بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىدى كانادانىڭ ئاساسلىق دېڭىز مەھسۇلاتلىرى شىركەتلىرىدىن خايلىنېر شىركىتى ئۆتكەن ھەپتە خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دېڭىز مەھسۇلاتلىرى شىركىتى بىلەن بولغان سودا ئالاقىسىنى ئۈزگەنلىكىنى بىلدۈرگەن بۇنىڭدىن بۇرۇن مەزكۇر شىركەت خىتايدىكى بىر ئەمگەك مۇپەتتىش شىركىتىنى ياللاپ ئۆزىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىگە قارىتا تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغانلىقى تەكشۈرۈشتە تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە ئىشلىتىلغانلىقىغا ئائىت ھېچقانداق دەلىل بايقالمىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى Halbuki Hayliners şirketi bu fikrini ilan qılıp uzun ötmey, Amerikadaki Qanunsuz Deniz Okean Hareketi namlıq bir ammaviy tashkilot tekshirish doklad ilan qilib, ئاز دېگەندە ئون خىتاي دېڭىز مەھسۇلاتلىرى شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئىكەنلىكى. ئامېرىكا سىرتتىن ئىمپورت قىلىدىغان دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنىڭ زور قىسمىنىڭ خىتايدىن كېلىدىغانلىقىنى ئاشكارىلاپ قاتتىق غۇلغۇلا قوزغىغان. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى پات يېقىندا بۇ توغرىلىق گۇۋاھلىق يىغىنى چاقىرىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان. ئىنترافىش ناملىق خەلقئارا دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ئانالىز تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خايلىنېر شىركىتى ئۆتكەن چارشەنبە كۈنى خىتاينىڭ يەنتەي سەنكۇ بېلىقچىلىق شىركىتى بىلەن بولغان سودا ئالاقىسىنى ئۈزگەنلىكىنى بىلدۈرگەن قانۇنسىز دېڭىز ئوكيان ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ دوكلاتىدا خىتاينىڭ شەندۇڭ ئۆلكىسىدىكى يەنتەي سەنكۇ بېلىقچىلىق شىركىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق خىتاي شىركەتلىرىنىڭ بىرى دەپ كۆرسىتىلگەن دوكلاتتا بۇ شىركەتنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلىدىن بېرى ئاز دېگەندە مىڭ نەپەر ئۇيغۇر ئىشچىنى مەجبۇرىي ئىشلەتكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن خەۋەرلەردە قەيت قىلىنىشىچە خايلېنېر شىركىتى يەنتەي سەنكۇ بىلەن ئالاقىسىنى ئۈزگەنلىكىنى ئېلان قىلىشتىن بۇرۇن سەيفۋەي قاتارلىق شىمالىي ئامېرىكىدىكى بىر قىسىم داڭلىق تاللا بازىرى زەنجىرلىرىنىڭ ئىگىسى بولغان ئالبېرتسون شىركىتى خايلېنېرنىڭ بىر قىسىم دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنى سېتىۋېلىشنى توختاتقان ئىكەن. ئون بەشىنچى ئۆكتەبىر يەكشەنبە كۈنى ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندا يىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان تۈرك فېستىۋالى ناملىق مەدەنىيەت كۆرىكى ئۆتكۈزۈلدى. ۋاشىنگتون ئالاھىدە رايونىنىڭ ئاقساراي جايلاشقان پېنسىلۋانىيە كوچىسىدا بولۇپ ئۆتكەن مەزكۇر مەدەنىيەت كۆرىكى، گە ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىمۇ قاتناشقان بولۇپ، ئۇلار كۆرەكتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىگە خاس مەدەنىيىتىنى تونۇشتۇرۇش بىلەن بىرلىكتە، نۆۋەتتە داۋاملىشىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا دىققەت تارتتى. ئون بەشىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئەتىگەن ئون بىردىن چۈشتىن كېيىن ئالتىغىچە داۋاملاشقان بۇ فېستىۋالغا نەچچە مىليونلىغان تاماشىبىن ۋە زىيارەتچى ئىشتىراك قىلغان. مەزكۇر پائالىيەتنى قوللىغۇچى ئورۇنلار قاتارىدىن ئورۇن ئالغان ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى مەزكۇر فېستىۋالدا مەخسۇس جاي قۇرۇپ، ئۇيغۇرلارنىڭ كىيىم-كېچەك، چالغۇ ئەسۋابلىرى ۋە ئۇيغۇرچە كىتابلارنى كۆرگەزمە قىلغان. ئۇلار يەنە زىيارەتچىلەرگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق توختىتىلسۇن دېگەن شوئار يېزىلغان مايكىلارنى ساتقان. ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىر خانىمنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، ئۇلار زىيارەتچىلەرگە يەنە نۆۋەتتە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن مىسلىسىز يوقىتىلىشقا ئۇچراۋاتقانلىقى، ئۇيغۇرلارنىڭ ھەر خىل يوللار بىلەن ئۆز مەدەنىيىتىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ چىققان. ئۇلار يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ھازىرمۇ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى چۈشەندۈرگەن. شۇنداقلا زىيارەتچىلەرنى بۇ قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن قولىدىن كېلىدىغان ياردەملەرنى ئايىماسلىققا چاقىرغان. فېستىۋال جەريانىدا تۈركىيەنىڭ ۋاشىنگتوندا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى مۇرات ئوزخان ئەپەندى ئالاھىتەن ئۇيغۇر سۇپىسىغا كېلىپ، ئۇيغۇرلاردىن ھال سورىغان. مەلۇم بولۇشىچە، فېستىۋال جەريانىدا يەنە ۋاشىنگتوندىكى دولان رېستورانى ئۇيغۇر تاماقلىرىنى بازارغا سېلىپ، ئۇيغۇر تائام مەدەنىيىتىنىمۇ نامايان قىلغان. بۇ ئامېرىكا ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ تۇنجى قېتىم تۈرك فېستىۋالىغا قاتنىشىشى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. تۈرك مەدەنىيىتى ۋە تارىخىنى ئامېرىكىغا تونۇشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغان بۇ فېستىۋال ھەر يىل ئونىنچى ئايدا ۋاشىنگتوندىكى ئامېرىكا تۈرك جەمئىيىتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىدا ئۆتكۈزۈلۈپ كەلمەكتە. ئامېرىكىنىڭ سۈنئىي ئەقىل ئۆزەكلىرىنى خىتايغا ئېكسپورت قىلىشنى تېخىمۇ قاتتىق چەكلەيدىغانلىقى، ئۇنىڭ تەدبىر قوللىنىپ، سۈنئىي ئەقىل ئېكسپورتىدىكى بوشلۇقلارنى تاقايدىغانلىقى بىلدۈرۈلدى. رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ ئاشكارىلىشىچە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بىر ئەمەلدارى سۈنئىي ئۆزەك ئىشلەپچىقارغۇچى ئامېرىكا كارخانىلىرىنىڭ خىتايغا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى چەكلىگەن يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئۆزەكلىرىنى سېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تېخىمۇ قاتتىق تەدبىرلەرنى ئالىدىغانلىقىنى ئېيتقان بۇ ئەمەلدار بۇ تەدبىرلەرنىڭ بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىندا ئېلان قىلىدىغان خىتايغا سۈنئىي ئەقىل ئۆزەكلىرىنى ئېكسپورت قىلىشنى تېخىمۇ قاتتىق چەكلەش ھەرىكىتىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ قەيت قىلىشىچە بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىندا ئېلان قىلىنىدىغان بۇ يېڭى تەدبىرى ئۇنىڭ ئۆتكەن يىل ئېلان قىلغان خىتايغا ئىلغار تىپلىق ئۆزەك ۋە ئۆزەك ئۈسكۈنىلىرىنى ئېكسپورت قىلىشنى چەكلەش قارارىغا قوشۇمچە قىلىنىدىكەن خەۋەردە بۇ يېڭى تەدبىرنىڭ بۇ ھەپتە ئېلان قىلىنىشى مۇمكىنلىكى مۆلچەرلەنسىمۇ لېكىن ۋەزىيەتتىن خەۋەردار بەزى كىشىلەرنىڭ بۇ خىل ۋاقىت جەدۋىلى دائىم ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ دەپ قارايدىغانلىقىمۇ تەكىتلەنگەن بىر ھۆكۈمەت ئەمەلدارىنىڭ رويتېرس ئاگېنتلىقىغا ئېيتىشىچە، يېڭى بەلگىلىمىدە مەۋجۇت تېخنىكىلىق تەلەپلەرگە چۈشىدىغان بەزى سۈنئىي ئەقىل ئۆزەكلىرى چەكلىنىش بىلەن بىرگە، شىركەتلەردىن باشقىلارنىڭ ئېكسپورت يوللانمىلىرىنىمۇ مەلۇم قىلىش تەلەپ قىلىنىدىكەن. بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايغا سۈنئىي ئەقىل ئۆزەكلىرىنى ئېكسپورت قىلىشنى تېخىمۇ قاتتىق كونترول قىلىش قارارى ئۇنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى يۇمشىتىشقا تىرىشىۋاتقان بىر مەزگىلگە توغرا كېلىدۇ.

ئۆتكەن شەنبە، يەنى ئون تۆتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى تالىبانلارنىڭ سودا-سانائەت مىنىستىرى ھاجى نۇرىدىن ئەزىزىنىڭ ئون يەتتە ۋە ئون سەككىزىنچى ئۆكتەبىر كۈنلىرى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلىدىغان بۇ يىغىنغا قاتنىشىدىغانلىقىنى ئېيتقان. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە، تالىبانلارنى ھېچقانداق بىر ھۆكۈمەت ئېتىراپ قىلمىسىمۇ، لېكىن ئۇلارنىڭ بۇ يىغىنغا تەكلىپ. قىلىنىشى بېيجىڭنىڭ تالىبانلار بىلەن بولغان رەسمىي مۇناسىۋىتىنىڭ كۈچەيتىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. خىتاي تالىبانلارنى رەسمىي ئېتىراپ قىلمىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ تېخى ئۆتكەن ئايدا كابۇلغا باش ئەلچى تەيىنلىگەن ئىدى. ھالبۇكى، خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ بىر بەلۋاغ، بىر يول پىلانىنىڭ ئون يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن چاقىرىلغان ۋە خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن بۇ يىلقى ئەڭ مۇھىم دىپلوماتىك ۋەقە دەپ تەرىپلەنگەن بۇ يىغىنغا تالىبانلارنىڭ تەكلىپ قىلىنىشى، ئەمما ئۇنىڭغا غەربتىكى ئاساسلىق دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ قاتناشمايدىغانلىقى دىققەت قوزغىماقتا. خىتاي بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ ۋاقتى ۋە ئۇنىڭغا قاتنىشىدىغان كىشىلەرنىڭ تىزىملىكىنى يوشۇرۇن تۇتۇپ كەلگەن. ئۇ يىغىن ۋاقتىنى يىغىندىن ئالتە كۈن بۇرۇن ئېلان قىلغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭغا قاتنىشىدىغان مېھمانلارنىڭ تولۇق تىزىملىكىنى ھازىرغا قەدەر ئېلان قىلمىغان. لېكىن سى ئېن ئېننىڭ ئېيتىشىچە، يىغىنغا رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىننىڭ قاتنىشىش ئېھتىمالى چوڭ ئىكەن. تالىبانلارنىڭ باياناتچىسى ئاخۇنزادە ئابدۇسالام جاۋاد رويتېرس ئاگېنتلىقىغا ھاجى نۇرىدىن ئەزىزىنىڭ يىغىنغا قاتنىشىدىغانلىقى ۋە چوڭ مەبلەغ سالغۇچىلارنى تەكلىپ قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇنىڭ قەيت قىلىشىچە، ھاجى نۇرىدىن ئەزىزى بېيجىڭدا يەنە ۋاخان كارىدورىدا يول ياساش مەسىلىسىنىمۇ مۇزاكىرە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. تالىبان تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەمىرخان مۇتەققى بۇ ئاينىڭ باشلىرى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى بىلەن كۆرۈشكەندە، ئافغانىستاندا خىتايغا قارشى تېررورلۇق ھەرىكەتلىرىگە يول قويۇلمايدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى.
خىتاي ئۇيغۇر رايونىنى خىتاينىڭ ستراتېگىيەلىك ئېنېرگىيە بازىسىغا ئايلاندۇرۇشتا كۆمۈر ئېنېرگىيەسى، نېفىت، تەبىئىي گاز ۋە ھەر خىل قىممەتلىك كان بايلىقلىرىنى قېزىشنى كېڭەيتىپ، رايوندا خىتاينىڭ ئېنېرگىيە بايلىقى سانائەت توپىنى ئاكتىپلىق بىلەن شەكىللەندۈرمەكتە ۋە كېڭەيتمەكتە.

ما شىڭرۈي ئون ئۈچىنچى دىۋىزىيە ۋە يېڭى يۇلتۇز شەھىرىنىڭ ئەمەلدارلىرىغا رايوندا ئېنېرگىيە بايلىقى سانائەت قۇرۇلۇشىنى ئاكتىپلىق بىلەن كېڭەيتىپ دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بايلىقى ستراتېگىيەسىگە كاپالەتلىك قىلىش بازىسى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىشنى تەلەپ قىلغان شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ما شىڭرۈي يەنە شىنجاڭنىڭ دۆلەت ئېنېرگىيە بايلىقىغا ستراتېگىيىلىك كاپالەتلىك قىلىش بازىسى قۇرۇلۇشىدىكى ستراتېگىيىلىك ئورنىغا مەركەزلىشىشنى سەككىز چوڭ سانائەت توپى قۇرۇلۇشىغا ئاكتىپ چۆكۈشنى

بۇ دوكلاتتا دۇنيادىكى داڭلىق مالىيە شىركەتلىرىنىڭ ئامېرىكىلىقلارنى ئۇيغۇر رايونىدا ئالتۇن قېزىش بىلەن شۇغۇللىنىدىغان خىتاي شىركەتلىرىگە مەبلەغ سېلىشقا يېتەكلەيدىغانلىقىنى ئاشكارىلىغان ما شىڭرۈي بۇ سەپىرىدە غەربنىڭ توكىنى شەرققە يۆتكەش قۇرۇلۇشىغا قاتنىشىۋاتقان كۆمۈر ئېنېرگىيە قۇرۇلۇشلىرىنى نېفىت تەبىئىي گاز شىركەتلىرىنى يېڭى ماتېرىياللار سانائەت باغچىلىرىنى ۋە قىممەتلىك كان بايلىقلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش كارخانىلىرىنى تەكشۈرگەن.
ئون ئالتىنچى ئۆكتەبىر دۈشەنبە كۈنلۈك ئاڭلىتىشى داۋام قىلماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى ۋە خەلقئارا ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى،

يىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان مۇنبەر ئىككى مىڭ يىغىنى ئون بەشىنچى ئۆكتەبىر كۈنى پىراگادا باشلانغان. مەزكۇر يىغىنغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ۋە ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ سابىق رەئىسى نۇرى تۈركەل قاتارلىقلار تەكلىپ بىلەن قاتناشقان بولۇپ، ئۇلار يىغىن جەريانىدا چېخىيە جۇمھۇرىيىتى پىرېزىدېنتى پېتېر پاۋېل قاتارلىق مۇھىم ئەربابلار بىلەن كۆرۈشكەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. چېخىيە پايتەختى پىراگادا ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان يىگىرمە يەتتىنچى قېتىملىق مۇنبەر ئىككى مىڭ يىغىنى دېموكراتىك دۇنيا تەرتىپى ئۈچۈن دېگەن تېما بويىچە داۋام قىلماقتا مەزكۇر يىغىن ئون بەشىنچى ئۆكتەبىر باشلانغان بولۇپ ئاساسلىقى دېموكراتىك دۆلەتلەر بىلەن دېموكراتچىلار قانداق قىلىپ دېموكراتىك سىستېما ئورتاق دۇچ كېلىۋاتقان خىرىسقا تاقابىل تۇرالايدىغانلىقى ئۈستىدە مۇلاھىزە يۈرگۈزۈلگەن ئۇنىڭدىن باشقا مەزكۇر مۇنبەردە غەربىي بالقان تۈرىنى يولغا قويۇش پىلانلانغان بولۇپ بۇ تۈر بويىچە غەربىي بالقان دۆلەتلىرى يەنى ئالبانىيە بوسنىيە ۋە گېرتسېگوۋىنا كوسوۋو قاراتاغ شىمالىي ماكېدونىيە سېربىيەنىڭ يول خەرىتىسىنى سىزىش مەقسەت قىلىنغان مۇنبەردە يەنە غەربىي بالقان دۆلەتلىرىگە ئالاقىدار مەنپەئەتدارلار ۋە قارار چىقارغۇچىلارنى بىر بىرىگە باغلاش ئارقىلىق دېموكراتىيە ئۈچۈن قەيسەرلىك كۆرسەتكەن ئورگان ۋە پۇقراۋى تەشكىلاتلارنىمۇ قوللاش ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەزكۇر يىغىنغا ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ سابىق رەئىسى نۇرى تۈركەل ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسامۇ تەكلىپ بىلەن قاتناشقان نۇرى تۈركەل ئەپەندى رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مەزكۇر مۇنبەر ھەققىدە چۈشەنچە بەردى بۇ فورۇم تۇ ساۋزېن يىللاردىن بېرى ئېچىلىۋاتقان مۇشتاق بىر دېموكراتىيىنى تەرغىب قىلىدىغان بىر يىغىن بولۇپ كېلىۋاتقانتى مەن بۇرۇنقى يىغىنلىرىغا بۇ پەندەمىك ۋاقتىدا چاقىرىلغىنىم ئۈچۈن ۋىدېئو ئارقىلىق قاتناشقان بۇ قېتىم تۇنجى قېتىم قاتنىشىشىم بولدى ئەمدى بۇ مۇشۇ چېخىيەنىڭكى سابىق پرېزىدېنتى ۋاسلاۋ خاۋېلنىڭكى يېتەكچىلىكىدە قۇرۇلغان بىر مۇشتاق بىر فاندېيشن فوندى جەمئىيىتىنىڭكى يىلدا ئۆتكۈزىدىغان ژىغىنى بۇ قېتىم بۇ چېخىيەنىڭ يېڭى پرېزىدېنتى مولدوۋانىڭ پرېزىدېنتى چېخىيەنىڭكى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئالدىنقى كۈنى چېخىيەنىڭكى پايتەختى پراگانىڭكى شەھەر باشلىقى قاتنىشىپ مۇشۇ يەردە سۆز قىلدى بۇ ھازىرقى ھۆكۈمەتنىڭكى مۇشۇ ھازىرقى داۋام قىلىۋاتقان دۇنيادىكى دېموكراتىيەگە قارشى ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ھەرىكەتلەرنىڭ، بولۇپمۇ رۇسىيە، خىتاي ۋە ئىرانغا ئوخشاش دۆلەتلەرنىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان مۇشۇ دېموكراتىيەنى بۇزۇش ھەرىكىتىگە بۇ ئىلمىي مۇھاكىمە، تالاش تارتىش ۋە دېموكراتىيەنى ساغلاملاشتۇرۇش ھەققىدە سۆھبەت ئۆتكۈزىدىغان مۇشۇنداق بىر مۇھىم مۇنبەر.
ئۇلار يىغىن جەريانىدا چېخىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ پىرېزىدېنتى پېتېر پاۋېل ۋە باشقا دۆلەتلەرنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشكەن. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ چېخىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ پرېزىدېنتى پېتېر پاۋېل بىلەن ئۇيغۇرلار مەسىلىسى توغرۇلۇق سۆزلەشكەنلىكىنى بىلدۈردى مۇنبەر ئىككى مىڭ ناملىق خەلقئارالىق ئۇچرىشىش خەلقئارا يىغىن جەريانىدا بۇ يىغىننىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا قاتناشقان ئېچىلىش نۇتقىنى سۆزلىگەن چېخ جۇمھۇرىيىتىنىڭ پرېزىدېنتى پاۋېل ئەپەندى بىلەن بۇ يەردە ئۇچرىشىش قىسقا بولسىمۇ بىر سۆھبەتلىشىش پۇرسىتىمىز بولدى پاۋېل ئەپەندى بىلەن كۆرۈشۈپ سۆزىگە رەھمەت ئېيتتۇق ۋە شۇنداقلا بۈگۈن مىليونلىغان ئىنسانلىرىمىزنىڭ تۈرمىلەردە، جازا لاگېرلىرىدا، مەجبۇرىي ئەمگەك لاگېرلىرىدا ئەزىيەت چېكىۋاتقانلىق مەسىلىلىرىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتۇق. كىشى بۇنىڭ بىلىدىغانلىقىنى، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئېچىنىشلىق ئازابلىرىدىن شاھىت بولۇۋاتقانلىقىنى مەتبۇئاتلاردىن ۋە ئۆزىنىڭ يېقىندىن تەقىب قىلىۋاتقانلىقلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى بۇ يەردە. بۇ يىغىن جەريانىدا يەنە يالغۇز چېخ جۇمھۇرىيىتىنىڭ پىرېزىدېنتى ئەمەس، مولداۋىيەنىڭ پىرېزىدېنتى بىلەن نۇرغۇنلىغان دۆلەتلەرنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلەنمۇ ئايرىم ئايرىم كۆرۈشۈش، پىكىرلىشىش قىسقا بولسىمۇ پۇرسىتىمىز بولدى. چېخ.

خىتايغا قارشى پارلامېنتلار كومىتېتى ئايپەكنىڭ ئۈچىنچى قېتىملىق ئومۇمىي يىغىنى بۇ يىل بىرىنچى سېنتەبىر كۈنى پراگادا ئېچىلغان ۋە چېخىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋە ئاۋام پالاتاسىنىڭ رەئىسىمۇ بۇ يىغىنغا قاتناشقان ئىدى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى مۇنبەرنىڭ ئون ئالتىنچى ئۆكتەبىر كۈنىدىكى ئەركىنلىك ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان كۈرەش سەرگۈزەشتلىرىنى ئورتاقلىشىش يۇمىلاق ئۈستەل يىغىنىدا ئۆزىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن سەككىزىنچى يىلى ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنى باشلىغاندىن بۇيان ھازىرغىچە توختىمىغان كۈرەش ھاياتىنى يىغىن ئەھلى بىلەن ئورتاقلاشقان بۇ قېتىم خىتاي مەسىلىسى مۇھىم بۇ فورۇمنىڭ مۇھىم كۈن تەرتىپلىرىدىن بىرسى بولۇۋاتىدۇ مەن بۈگۈنكى بۇ يىغىننىڭ ئومۇمىي يىغىنىدا سۆز قىلدىم ۋە تېما ئاساسىي جەھەتتىن دېموكراتىيە پائالىيەتچىلىرىنىڭ رولى ۋە ھېكايىسى ئىدى سۆزۈمدە ئاساسىچەن خىتايغا ئوخشايدىغان دىكتاتور بىر رېژىمنىڭ ئاستىدا ئىنسانلارنىڭ بىر كۈندە قاتىل جىنايەتچى ھەتتا تېررورىست بولۇپ قالىدىغانلىقىنى مەن شۇنىڭ بىر مىسالى ئىكەنلىكىمنى مەن مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا دېموكراتىيە ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىگە رەھبەرلىك قىلغان بىر كىشى بولۇش سۈپىتىم بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن بىر جىنايەتچى دەپ ئاتالغانلىقىم ۋە تېررورىست دەپ ئاتالغانلىقىم ۋە بۇنىڭ ئۈچۈن قىزىل بىلتەن چىقىرىپ دۇنيادا كۆرمىگەن تارتمىغان قىينچىلىقلار بىر گېرمان ۋەتەندىشى ياۋروپا ۋەتەندىشى ئەركىن بىر دۇنيانىڭ ۋەتەندىشى بولۇپ بېشىمغا كەلگەن قىسمەتلەرنى ئاڭلىتىش ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پۈتۈن دۇنياغا دېموكراتىيىگە كىشىلىك ھوقۇققا ئىنسانلىققا دۇنيا تىنچلىقىغا قايسى دەرىجىدە تەھدىت بولۇۋاتقان بىر ھاكىمىيەت ئىكەنلىكىنى يەنى سەكسىنىنچى يىللاردا باشلىغان ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتى شۇنى كۆرسىتىدۇكى يەنى خىتاينىڭ بۈگۈن شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق شى جىنپىڭ چىققاندىن كېيىن بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەۋرىگە كىرگەنلىكىنى ئەمما بۇ ئاسسىمىلياتسىيە ئۇيغۇرلارنى يوق قىلىش سىياسىتىنىڭ باشتىن ئاخىر مەۋجۇت بولۇۋاتقان بىر سىياسەت ئىكەنلىكىنى شۇنىڭغا خىتايغا نىسبەتەن دەرھال دۇنيانىڭ بولۇپمۇ دېموكرات دۆلەتلەرنىڭ بىر گەۋدە بولۇپ بىر ئاۋاز بولۇپ تاقابىل تۇرۇش كېرەكلىكىنى ئەگەر بۇ ھال داۋاملىشىدىغان بولسا خىتاينىڭ پۈتۈن دۇنيا دېموكراتىيىسىگە ئىنسان ھەقلىرىگە قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىش سىستېمىسىغا دۇنيا تەرتىپلىرىگە قانچىلىك خەتەرلىك بولىدىغانلىقلىرىنى ئۆزىمىزنىڭ سەرگۈزەشتلىرى بىلەن بۇ يەردە دەپ ئۆتۈش پۇرسىتىمىز بولدى مەلۇم بولۇشىچە بۇ يىغىن ئون يەتتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئاخىرلىشىدىكەن نۇرى تۈركەل ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە ئۇ يېپىلىش مۇراسىمىدا سۆز قىلىدىكەن مەن ئەتىگەنلىككە سۆزلەيدىغان سۆزۈم ئاساسەن مۇشۇ ھازىرقى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى مۇشۇ دېموكراتىيە دۇنياسىغا قايسى يوللار بىلەن تەھدىت قىلىۋاتىدۇ، قانداق تاكتىكىلارنى ئىشلىتىۋاتىدۇ، مەسىلەن، بۇ دۇنيانى ئىقتىسادىي جەھەتتىن بېقىندى قىلىش، تېخنولوگىيە جەھەتتىن بېقىندى قىلىش ۋە ئۆزىنىڭ مەيدانىدا تۇرمىغانلارنى ئىقتىسادىي ۋە تېخنولوگىيە جەھەتلەردىن ۋە دىپلوماتىك جەھەتتىن جازالاشتەك تەدبىرلەرنى قوللىنىپ ۋە چېگرا ئاتلىغان ئېزىش ھەرىكەتلىرى Transnational Repression دەپ ئاتىلىۋاتىدۇ ئىنگلىزچىدە. مىسال، ئۇيغۇرلارغا ئوخشاش ۋە باشقىلارغا ئوخشاش ئۆزىنىڭ سۆز ئەركىنلىكىدىن پايدىلىنىپ، جارى قىلدۇرۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتىگە شىكايەت قىلىۋاتقانلارغا چېگرا سىرتىدىن قانداق بىر تەھدىتلەرنى ئېلىپ كېلىۋاتقانلىقى توغرىسىدا ئەتىگەنلىك چۈشتىن كېيىنكى يېپىلىش مۇراسىمىدىكى سۆھبەتكە داخىل بولماقچى. مۇنبەر ئىككى مىڭ يىغىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئالتىنچى يىلى چېخىيە پىرېزىدېنتى ۋاكلاۋ خاۋېل، ياپونىيەلىك ساخاۋەتچى يوخېي ساساكاۋا ۋە نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنىڭ ساھىبى ئېلى ۋېيسېلنىڭ ئورتاق تەشەببۇسى بىلەن قۇرۇلغان ئىكەن بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى.
تەتقىقاتچى ئادرىيان زېنس ئۇيغۇر ئېلىدە يولغا قويۇلۇۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك تۈزۈمىنىڭ يولغا قويۇلۇش شەكلى ھەققىدە بايقالغان يېڭى ئۇچۇرلارغا ئاساسەن بىر پارچە دوكلات ئېلان قىلغان ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە ئۇيغۇر ئېلىدە يولغا قويۇلۇۋاتقان لاگېر ئەمگەك سىستېمىسى، قايتا تەربىيەلەش بىلەن مەجبۇرىي ئەمگەك خىزمىتى بىر بىرىدىن ئايرىلغان بولۇپ، ئۇيغۇرلارنى لاگېردىن چىققاندىن كېيىنمۇ مەجبۇرىي ئەمگەكتىن قۇتۇلالمايدىغان ھالەتكە ئەكېلىدىكەن. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرلارنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدىكى لاگېرلاردا يولغا قويۇۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك تۈزۈمىنىڭ قانداق جەريان قىلىدىغانلىقى ھەققىدە يېڭى مەلۇماتلار ئاشكارىلانغان. ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى دوكتور ئادرىئان زەنز لاگېرلاردا يولغا قويۇلۇۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك ھەققىدىكى دوكلاتىنى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى تۇنجى قېتىم ئېلان قىلغاندىن كېيىن يېقىندا يەنە يېڭى ئۇچۇرلار يېڭى گۇۋاھلىقلار ۋە سۈنئىي ھەمراھ كۆرۈنۈشلىرى قاتارلىق مەنبەلەرگە ئاساسەن بۇ ھەقتىكى يېڭىلانغان دوكلاتىنى ئېلان قىلغان دوكتور ئادرىئان زەنزنىڭ دېيىشىچە، بۇ دوكلات ئۇيغۇر ئېلىدىكى لاگېرلارغا چېتىلغان مەجبۇرىي ئەمگەك تۈزۈمىنىڭ جەريانىغا ئائىت يەنىمۇ ئىنچىكە تەپسىلاتلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. مەن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلنىڭ ئوتتۇرىلىرى مەجبۇرىي ئەمگەك سىستېمىسىنى ئاشكارىلاپ بەرگەن تۇنجى دوكلاتىمنى ئېلان قىلغان ئىدىم. بىراق كېيىن دىققىتىمنى كۆپرەك ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش سىياسىتىغا مەركەزلەشتۈرگەن بولغاچقا، لاگېر ئىچىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك سىستېمىسى ھەققىدە بىر ئىزدىنىش بولماي كېلىۋاتاتتى. شۇڭا مەن يېڭى دەلىللەر بىلەن بۇ سىستېمىنى يېڭىدىن تەھلىل قىلىپ چىقتىم.
ئادرىئان زەنزنىڭ قارىشىچە ئۇيغۇر ئېلىدىكى لاگېرلارغا باغلانغان مەجبۇرىي ئەمگەك خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ قۇرغۇچىسى ماۋ زېدۇڭ تەرىپىدىن ئىجاد قىلىنىپ يولغا قويۇلغان ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىشتىن ئىبارەت تەربىيىلەش سىستېمىسىدىكى يېڭىلىقنى ئەكس ئەتتۈرىدىكەن ئۇنىڭ دېيىشىچە ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىش تۈزۈمىدە مەھبۇسلار تۇتقۇن قىلىنىپلا ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىش مەيدانلىرىدا ئېغىر ئەمگەككە سېلىنغان شۇڭا بۇ سىستېمىدا قايتا تەربىيىلەش ۋە ئەمگەك ئۈنۈمىنىڭ تۆۋەن بولغانلىقى ھەققىدە شىكايەتلەر ئوتتۇرىغا چىققان بىراق خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدا ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىش تۈزۈمىنى ئىسلاھ قىلىپ قايتا تەربىيىلەش بىلەن مەجبۇرىي ئەمگەكنى بىر بىرىدىن ئايرىغان ئىكەن in Xinjiang by placing Uyghurs first subjecting them to brutal re-education شىنجاڭدا يولغا قويۇلغان بۇ تۈزۈمدە لاگېرغا قامالغان ئۇيغۇرلار ئاۋۋال ئىنتايىن زالىم ۋە قاتتىق قوللۇق قايتا تەربىيىلەشتىن ئۆتكۈزۈلگەن بۇنىڭدا قايتا تەربىيەلەش ئاساسىي دىققەت مەركىزى بولغان. بۇ باسقۇچ ئاياغلاشقاندىن كېيىن ئاندىن ئىپادىسى بىر قەدەر ياخشى دەپ قارالغانلار لاگېر ئىچىدىكى ياكى لاگېر يېنىغا قۇرۇلغان زاۋۇتلارغا ساقچىلارنىڭ نازارەتچىلىكىدە يېرىم كۈن ئىشلەشكە ئېلىپ چىقىلغان. ئۇلار ئىشنى تۈگىتىپ بولغاندىن كېيىن لاگېرغا قايتىپ، كەچلىرى يەنە ئۆگىنىش قىلغان. ئەڭ ئاخىرىدا بۇ تۇتقۇنلار لاگېردىن چىقىپ زاۋۇتلاردا پۈتۈن كۈنلۈك مەجبۇرىي ئەمگەكچىلەرگە ئايلانغان.
ئادرىيان زېنزنىڭ قارىشىچە، ئۇيغۇر ئېلىدا يولغا قويۇلۇۋاتقان كەسپىي ماھارەت بىلەن تەربىيەلەش مەركىزى نامىدىكى لاگېرلارغا باغلانغان مەجبۇرىي ئەمگەك تۈزۈمىنى ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىش تۈزۈمىنىڭ تەرەققىي قىلدۇرۇلغان نۇسخىسى دېيىشكە بولىدىكەن. ئۇنىڭ دېيىشىچە لاگېر ئىچى ۋە ئۇنىڭ يېنىغا قۇرۇلغان زاۋۇتلار ئاساسەن خۇسۇسىي ئىگىدارچىلىقىدىكى ياكى پۈتۈنلەي مۇستەقىل ھەرىكەت قىلىدىغان زاۋۇتلار بولۇپ بۇ زاۋۇتلارنىڭ خىزمەت ئۈنۈمى دۆلەت ئىگىدارچىلىقىدىكى زاۋۇتلار ياكى ئىلگىرىكى ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىش مەيدانلىرىدىكى زاۋۇتلاردىن كۆپ يۇقىرى بولىدىكەن This sort of the exploitation is made more efficient and possibly more long term, meaning that. كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، بۇ ئارقىلىق ئېكسپلۇئاتاتسىيە قىلىش قولايلاشتۇرۇلغان ھەمدە ئۇزۇن مۇددەتلىك قىلىنغان، چۈنكى بۇ كىشىلەر خۇسۇسىي كارخانىلاردا ئىشلەيدىغان بولغاچقا، لاگېرلار تاقالغان تەقدىردىمۇ ئۇلار بەرىبىر بۇ زاۋۇتلاردا مەجبۇرىي ئىشلەشنى داۋام قىلىدۇ.
دوكتور ئادرىيان زېنزنىڭ دوكلاتىدا بىر يېڭى گۇۋاھچىنىڭ سۆزىگە ئاساسەن بايان قىلىشىچە لاگېرلاردىكى يېشى ئون سەككىز ياشتىن تارتىپ ئاتمىش ياشتىن يۇقىرىغىچە بولغان بارلىق ئاياللار كۆپ قەۋەتلىك كىيىم كېچەك زاۋۇتلىرىدا ئىشلەشكە مەجبۇرلانغان مەھبۇسلار بۇ يەردە كېچە كۈندۈز ئالمىشىپ ئىشلىگەن زاۋۇتلاردا ھاۋا تەڭشىگۈچ كەمچىل بولغاچقا نەپەسسىزلىكتىن ئايلىنىپ كېتىدىغان ئەھۋاللار داۋاملىق يۈز بەرگەن بۇنىڭدىن سىرت بۇ ئايال گۇۋاھچى يەنە مەھبۇسلارنىڭ ھاجەتخانىغا بېرىش ۋاقتى مۇقىم بېكىتىلگەن بولغاچقا ئۆزلىرىنىڭ سۇ ئىچىشىگىمۇ چەكلىمە قويۇلىدىغانلىقىنى نورمىسىنى تولدۇرالمىغانلارنىڭ ئىسمېنا قوشۇپ ئىشلەيدىغانلىقىنى ھوشىدىن كەتكەنلەرنىڭ بولسا قوپال مۇئامىلە كۆرىدىغانلىقىنى ئېيتقان دوكتور ئادرېئان سەنسنىڭ دېيىشىچە كەسپىي ماھارەت بىلەن تەربىيىلەش ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك زاۋۇتلىرى بارا بارا قېلىپلاشتۇرۇلۇپ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھەممە جايلىرىدىكى لاگېرلاردا ئومۇملاشتۇرۇلغان ئۇ ئەينى چاغدا يېڭى جەنۇبىي شىنجاڭ كەسپىي ماھارەت تەربىيىلەش مەركىزى ئەندىزىسى دەپ تەسۋىرلەنگەنىكەن ئىن دىس نىيۇ رىسېرچ ئارتىكىل ئايم لوككىنغ ئەت توئىزەن ئېيتىن داككيۇمېنت فروم تېكساس كاونتى فروم دە شىنجاڭ پولىس فايلس ئىتس ئە

يەرلىكتىكى كەسپىي ماھارەت بىلەن قايتا تەربىيىلەش مەركەزلىرىگە خىزمەت تەدبىر قىلىپ تارقاتقان ئىكەن دوكتور ئادرىئان زېنزنىڭ دېيىشىچە لاگېردىن چىقىپ زاۋۇتلاردا پۈتۈن كۈن ئەمگەك قىلىۋاتقان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەكچىلىرىنىڭ ئىختىيارىي ھەرىكەت قىلىشى خالىغان ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا يول قويۇلمايدىكەن ئۇلارنىڭ بەزىلىرىنىڭ ئۆيلىرىگە قايتىشىغا رۇخسەت بېرىلگەن تەقدىردىمۇ ساقچىنىڭ نازارىتى ۋە كونترول قىلىشىدىن قۇتۇلالمايدىكەن ئۇ دوكلاتىنى خۇلاسىلەپ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان بۇ ئاتالمىش كەسپىي ماھارەت بىلەن تەربىيىلەش سىستېمىسى لاگېر ۋە ئەمگەكنى ئايرىش ئارقىلىق ئۇلارنى تېخىمۇ قاتتىق ئەمگەككە سېلىش ئۈنۈمىنى كۆتۈرگەن بولسا يەنە بىر ياقتىن ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ھالدا خىتاي كومپارتىيىسى رەھبەرلىكىدىكى ئاساسىي ئېقىم جەمئىيىتىگە سىڭدۈرۈۋېتىدىغان سىجىل سۇپا بولۇپ قېلىشى مۇمكىن دەپ ئاگاھلاندۇرغان

ۋە گوللاندىيە تېلېۋىزىيەسىدە مەخسۇس تونۇشتۇرۇلغان. بۇ ھەقتىكى تېخىمۇ تەپسىلىي مەلۇماتلارنى شىۋېتسارىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچىدىن ئاڭلايسىلەر.
تۈرمىدىكى يازغۇچى پەرھات تۇرسۇننىڭ ئارقا كوچا ناملىق رومانى يېقىندا گوللاند تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان بولۇپ، گوللاندىيەنىڭ دېبالە تېلېۋىزىيەسىدە بۇ رومان توغرىلىق مەخسۇس سۆھبەت ئېلىپ بېرىلغان. پەرھات تۇرسۇننىڭ ئارقا. كوچا ناملىق رومانى ئىنگلىز تىلىدىن گوللاند تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان بولۇپ روماننىڭ تەرجىمىسىنى ئىشلىگەن ۋە باش مۇھەررىرلىكىنى ئۈستىگە ئالغان يورگېن ماس ئەپەندى بۇ رومان ھەققىدىكى مەخسۇس تېلېۋىزىيە پروگراممىسىدا سۆز قىلغان ئۇ ئالدى بىلەن بۇ روماننىڭ ئاساسلىق مەزمۇنى ۋە گوللاند تىلىغا تەرجىمە قىلىنىش جەريانى ھەققىدە چۈشەنچە بەرگەن ئارقىدىن يازغۇچى پەرھات تۇرسۇننىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى جەريانى ئەدەبىي ئىجادىيەتتىكى ئۆزگىچىلىكى شۇنداقلا ئۇنىڭ ئەسەرلىرىدىكى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋەتىنىدە يۈرگۈزۈۋاتقان يۇقىرى بېسىملىق تەقىپ سىستېمىسىغا بولغان كىنايىلىك ئىنكاسلىرى ھەققىدە ئۆز قاراشلىرىنى بايان قىلغان ئۇ سۆزىدە يەنە بۈگۈنكى كۈندە خىتاي تۈرمىسىدە ياكى لاگېرلاردا يېتىۋاتقان تۇتقۇندىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ئېچىنىشلىق تەقدىرى ھەققىدە توختىلىپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدىمۇ مەلۇمات بەرگەن بۇ مۇناسىۋەت بىلەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان يورگېن ماس ئەپەندى يازغۇچى پەرھات تۇرسۇننىڭ ئارقا كوچا ناملىق رومانىنى گوللاند تىلىغا تەرجىمە قىلىپ نەشر قىلىشتىكى سەۋەبلەر ھەققىدە مۇنۇلارنى بايان قىلدى. بۇ روماننىڭ ئىنگلىزچە نۇسخىسىنى ئوقۇغىنىمدا ئۆزەمنى گويا شەرقتىكى غايەت چوڭ بىر مۇزېيغا كىرىپ قالغاندەك ھېس قىلدىم. روماندا ئىنساننى چوڭقۇر ئويغا سالىدىغان ۋە ئۇزاق تارىخقا تۇتاشقان بىر بوشلۇق مەۋجۇت. يەنى ئىچكى دۇنياسى ئىنتايىن باي بولغان بىر قەدىمىي خەلقنىڭ تەقىبكە ۋە كونتروللۇققا بولغان ئىچكى قارشىلىقىمۇ يوشۇرۇن رەۋىشتە تەسۋىرلەنگەن. روماندا ئىزتىراپ ۋە ئەندىشىگە تولغان بۈگۈن، شۇنداقلا ئۈمىدسىزلىك ئىچىدىن ئىسيان بىلەن كۈتۈلۈۋاتقان بىر كەلگۈسى بار. بۇ روماننىڭ گوللاند تىلىدا نەشر قىلىنىشى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن مەخسۇس تېلېۋىزىيە سۆھبىتىگە، گوللاندىيەدىكى ياش قەلەم ئىگىسى ۋە سىياسىي پائالىيەتچى ئەخمەتجان قاسىممۇ قاتناشقان ئۇ رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ بۇ روماننىڭ گوللاند تىلىغا تەرجىمە قىلىنىشىنىڭ ئەھمىيىتى توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتتى ئۇ بۇ روماننى ئوقۇغىنىدا روماندىكى ئىنچىكە تەسۋىرلەردىن ئۆزىنىڭ بالىلىقىدىكى ئۈرۈمچىنى ئۈرۈمچىنىڭ ئارقا كوچىلىرىنى كۆرگەندەك بىر ھېسسىياتقا كەلگەنلىكىنى بايان قىلىپ ئۆتتى. ئەسسالامۇئەلەيكۇم ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ؟ توغرا مەن بۇ كىتابنى ئازراق تەھرىرلىشىشقا ئازراق ياردەملىشىپ بەرگەن. مەن پەرھات تۇرسۇن ئەپەندىمنىڭكى بۇ كىتابنىڭ يازغىنىنى بىلەتتىم لېكىن كىتابنىڭ مەزمۇنىنى ئوقۇمايتتىم شۇڭا مەن بۇنى ئوقۇغان چاغدا ئۈرۈمچى توغرىلىق يازغانلىقىنى بىلەتتىم مەن يا تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ئۈرۈمچىگە ئوخشامدۇ ياكى ئۇنىڭدىنمۇ ياخشىراقمىتى بۇرۇنقى ئەھۋال يا بولمىسا ناچارراقمىتى دېگەن ئەھۋال شۇ نېمىدىن ئوقۇغان بۇ كىتابنى لېكىن ئوقۇسام ئۈرۈمچىنىڭكى توقسىنىنچى يىللاردىمۇ شۇنداق ھېلىقى ئۇيغۇرلارغىمۇ ئېغىر ئەھۋال ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم ھەم بولۇپمۇ خىتايلار تەرەپتىن ئۇيغۇرلارغا ئۇنداق بەك بىر خىل قارايتتى چەتكە قېقىپ ئاشۇنداق قىلىقلار باتتى مەن ئۇ قىلىقلارنىڭ بۇرۇندىن تارتىپ باشلاپ بار ئىكەنلىكىنى بىلەتتىم لېكىن مۇشۇنداق ئېغىر ئىكەنلىكىنى بىلمەيتتىم شۇڭا بۇ كىتابنى ئوقۇغان چاغدا ھېس قىلدىم مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى ئەھۋالى شۇ ئاشۇ زاماندىن تارتىپمۇ شۇنداق ئېغىركەنتۇق دېگەن ھالەتنى بىلدىم ئانكىن بىزنىڭكى گوللاندىيەدە يا بولمىسا بولۇپمۇ مۇشۇ غەربىي ياۋروپا دۆلەتلەردە غەرب دۆلەتلىرىدە ئۇيغۇرلارنى تونۇغان چاغدا ئاساسىي جەھەتتىن ئۇيغۇرلارنىڭكى بىزنىڭكى مۇشۇ لاگېردا تۇتۇلغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالى ئۇيغۇرلارنىڭكى يېمەك ئىچمەكلىرىنىڭ بار ئىكەنلىكىنى شۇ جەھەتلەردىن تونۇيدۇ ئۇيغۇرلارنى ئەمما ئۇيغۇرلارنىڭكى مۇشتا يېزىقچىلىقى، ئەدەبىياتى مۇشۇ يازغۇچىلارنىڭكى ئەھۋالىنى تېخى ئۇنداق بىلىپ كەتمەيدۇ. شۇڭا بۇ كىتاب ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭكى مۇشۇنداق زۇلۇمغا ئۇچرىغان مىللەتتىن باشقىمۇ بىزنىڭكى ئۆزىمىزنىڭكى مۇنداق مىسال يازغۇچىلىرىمىزنىڭ بار ئىكەنلىكىنى، مۇشۇنداق ياخشى كىتاب يازالايدىغان مۇشۇنداق ئادەملەرنىڭ بار ئىكەنلىكىنى بىلەلەيدۇ. بولۇپمۇ گوللاندىيەلىكلەر. گوللاندىيەلىكلەر رومان ئوقۇشقا ئامراق، قىز جەھەتتىن كىتاب ئوقۇشقا ئامراق.

يازغۇچى پەرھات تۇرسۇن بۇ رومانىدا ھەممە ئادەم بىلىدۇ دەپ قارىلىدىغان ئاددىي، ئەمما چوڭقۇر ئەھمىيەتكە ئىگە دېتاللارنى ئىنچىكىلىك بىلەن تەسۋىرلەشكە ئېغىرلىق بەرگەن. بۇ رومانىدا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرلار ھاياتىنىڭ نورمال بىر پارچىسىغا ئايلانغان، ئەمما باشقىلارغا نىسبەتەن قوبۇل قىلىش قىيىن بولغان رېئاللىقنى ئىنچىكە تەسۋىر ۋە چەكسىز تىل ئىمكانىيەتلىرىدە ئىپادىلەپ چىققان. چىققان. بۇ سەۋەبلىك ئۆزىنىڭ بېشىغا قانداق بالايىئاپەتلەرنىڭ كېلىشىنى ئويلاپمۇ باقمىغان. ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر زىيالىيلىرىغا قاراتقان يۇقىرى بېسىملىق نازارىتى ئاستىدىمۇ ئىنسانىي قەدىر-قىممەت ۋە ئىنسان قەلبىنىڭ ئەڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىكى تۇيغۇلارنى ئەڭ ئىنچىكە تىل بىلەن تەسۋىرلەشكە جۈرئەت قىلالىغان. ئۇ بىر ھەقىقىي ۋىجدانلىق يازغۇچى، ھۆر پىكىرلىك قەلەم ئىگىسى سۈپىتىدە ئەنسىزلىك، تەشۋىش ۋە زوراۋانلىققا تولغان بىر مۇستەملىكە جەمئىيەتنىڭ كۆرۈنۈشىنى سىزىپ بەرگەن روماندا ئۇيغۇرلارنىڭ يوشۇرۇن ئېڭىدىكى چوڭقۇر تەشۋىش ۋە ئىزتىراپلار خىتايلاردىكى ئىرقچىلىق ۋە نەپرەت خاھىشلىرىمۇ ئىنچىكىلىك بىلەن يورۇتۇپ بېرىلگەن بۇ كىتاب ھەققىدە تېلېۋىزىيە پروگراممىسىدىن كېيىن يورگېن ماس ئەپەندى بىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى ئۇ سۆزىدە شەرقىي تۈركىستاندا داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدىمۇ توختىلىپ ئۆتتى

ئەھمىيەتلىك ئىشلارنى قىلغىلى بولىدۇ ھەم ئۇيغۇرلارنىڭكى دۇچ كېلىۋاتقان پروبلېمىلىرى ئۇيغۇرلارنىڭكى ھاياتى ئۇيغۇرلارنىڭكى دۇچ كەلگەن زۇلۇمى مېنى شۇنداق كۆڭلۈمنى يېرىم قىلدى ھەم شۇنداق تەسىرلەندۈردى مەسىلەن ئۇيغۇرلارنىڭكى ئۆزىنىڭكى خەلقى ئۈچۈن قىلىۋاتقان ئىشلىرى دېگەندەك بولۇپمۇ بىر مۇنچە ئۇيغۇرلار مەسىلەن كېلىپ مۇشۇ پەرھات تۇرسۇن ئەپەندىم ئاشۇلارنىڭ ئارىسىدا ھازىر لاگېر كامپىدا لاگېر كامپىنىڭ ئىچىگە سولىنىش بىر خەلقئارالىق بىر نومۇس قىلىنىدىغان بىر ئىش بۇنداق ئىش بولماسلىقى كېرەك.
ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا ئۆزگىچە ئۇسلۇب ۋە پەرقلىق پىكىرلىرى بىلەن تونۇلغان يازغۇچى، شائىر ۋە ئەدەبىيات نەزەرىيەسى تەتقىقاتچىسى پەرھات تۇرسۇن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇزىنچى يىلى تۇغۇلغان. تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپنى يۇرتى ئاتۇشتا تاماملىغاندىن كېيىن خىتاي پايتەختى بېيجىڭدىكى مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتىنى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئۇيغۇر تىل ئەدەبىيات كەسپىدە ئوقۇغان ئۇ ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئەدەبىيات پەنلىرى بويىچە دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئالغان ئۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىكى زور تۇتقۇندا ئۈرۈمچىدە تۇتقۇن قىلىنغان ۋە ئون بەش يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان پەرھات تۇرسۇننىڭ شېئىرىي ئىجادىيىتىمۇ ئۆزگىچە ئالاھىدىلىككە ئىگە بولۇپ ئۇنىڭ تارىم دەرياسى ناملىق شېئىرىنىڭ باشلانمىسىدىكى مۇنۇ مىسرالار ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۆز تۇپراقلىرىغا بولغان چوڭقۇر ھەقدارلىق تۇيغۇلىرىنى ئىپادىلەپ بەرگەن. بىز مۇشۇ يەردىن باشلانغان، مۇشۇ يەردە تۈگەيمىز. بىز ھېچ يەردىن كەلمىگەن، ھېچ يەرگە كەتمەيمىز.
يېقىندا خىتاي بىلەن قازاقىستان ھۆكۈمەتلىرى ئوتتۇرىسىدا ئىمزالانغان قازاقىستان خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئۆزئارا ئۇچۇرلىرىنى ئالماشتۇرۇش كېلىشىمىدە ئۇيغۇر رايونىدىن كۆچۈپ كەلگەن كۆچمەنلەرنىڭ قازاقىستان پۇقرالىغىغا ئۆتۈشىدە خىتاينىڭ رۇخسىتىنى ئېلىش قانۇنسىز كۆچمەنلەرنى قايتۇرۇۋېتىش قاتارلىق مەزمۇنلارنىڭ يەر ئالغانلىقى مەلۇم. يېقىندا قازاقىستان پارلامېنتىنىڭ تۆۋەن ۋە يۇقىرى پالاتاسى بۇ كېلىشىمگە ئاساسەن قازاقىستان ھۆكۈمىتى بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پۇقرالىرىنىڭ ئۇچۇرلىرىنى ئالماشتۇرۇش كېلىشىمىنى تەستىقلاش توغرىسىدىكى قانۇن لايىھەسىنى ماقۇللىغان. بۇ قازاقىستانغا ئۇيغۇر دىيارىدىن كۆچۈپ چىققان كىشىلەرنىڭ قازاقىستان پاسپورتىغا ئىلتىماس قىلىش تەرتىپىنىڭ مۇرەككەپلەشكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدىكەن. ئۆتكەن. شۇنداقلا ئۇيغۇر دىيارىدىن قازاقىستانغا چىققان قازاقلاردا بىخەتەرلىك جەھەتتىن كۈچلۈك ئەندىشە پەيدا قىلماقتا ئىكەن. بۇ ھەقتىكى ئىنكاسلارنى مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەدىن ئاڭلايسىلەر. بىر قىسىم قازاق پائالىيەتچىلەرنىڭ فەيسبۇك قاتارلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئېلان قىلىۋاتقان بايانات ۋە نامايىش چاقىرىقلىرىدىن، شۇنىڭدەك تاسس، ۋىلاست كېزى قاتارلىقلارنىڭ خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، يىگىرمىنچى سېنتەبىر، قازاقىستان پارلامېنتىنىڭ تۆۋەن پالاتاسى قازاقىستان جۇمھۇرىيىتى بىلەن خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمەتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئىككى دۆلەت پۇقرالىرىغا ئائىت ئۇچۇرلارنى ئالماشتۇرۇش كېلىشىمىنى تەستىقلاش ھەققىدىكى قانۇن لايىھەسىنى ماقۇللىغاندىن كېيىن، تۆتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى قازاقىستان سېناتى يەنى يۇقىرى كېڭىشى بۇنى تەستىقلىگەن. لېكىن بۇ كېلىشىم ئۇيغۇر دىيارىدىن قازاقىستانغا كېلىپ تۇرۇۋاتقان بىر قىسىم قازاقلاردا جىددىيلىك پەيدا قىلغان. قازاقىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى ئاتاجۇرت پىدائىيلىرى تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇللىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە مەزكۇر كېلىشىم بويىچە ئۇيغۇر دىيارىدىن كەلگەنلەر قازاقىستانغا كۆچۈپ كەلگەندىن كېيىن ئەگەر قازاقىستان پۇقرالىقىغا ئۆتمەكچى بولسا چوقۇم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ماقۇللۇقىنى ئېلىشى كېرەك ئىكەن. يەنى ئۇلار قازاقىستان دائىرىلىرىگە خىتاي تارقاتقان ئۆزىنىڭ دۆلەت تەۋەلىكىدىن ۋاز كېچىش ئىسپاتىنى تاپشۇرۇشى شەرت ئىكەن. قازاقىستان قانۇنىدا قوش دۆلەت گراژدانلىقىنى ئېتىراپ قىلمايدىغانلىقى ئۈچۈن بۇنىڭ بىلەن ئەگەر خىتاي تەلەپ قىلسىلا، قازاقىستان ھۆكۈمىتى شەرقىي تۈركىستاندىن كۆچۈپ كەلگەنلەرنى قانۇنسىز كۆچمەن سۈپىتىدە خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىدىكەن. قازاقىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى ئاتا يۇرت پىدائىيلىرى تەشكىلاتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ۋە سېكرېتارى غەيرەت بايتوللىنىڭ ئەركىن ئاسىيا رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە، شەرقىي تۈركىستاندىكى قازاق خەلقى ئەسلىدە قازاقىستاننى ئۆزلىرىنىڭ بىخەتەر پاناھگاھى قىلىپ كەلگەن ئىكەن، لېكىن ئۇلارنىڭ قازاقىستان پۇقرالىقىغا مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېرىشىش ياكى ئېرىشەلمەسلىكىنى نۆۋەتتە خىتاي قارار قىلىدىغان ھالەتكە كەلگەنلىكى ularda zo'r andisha va norozilik qo'zg'amoqda ekan.
Qozog'iston bilan Xitoy o'tirisidagi ақпарат almashtirish тоғырлық өткенде біз бір пресс конференция жығын ашқанбыз оның да мен сөз сөз сөйледім ата жұрт тәшкілатыдан қанунлық әмді сол қарсылықлар болып жатыды астанадағы біздің адамдар үкіметке әмді намаяшқа рұқсат алышқа қағаз тапсырды ماۋۇ ئالماتا قەغەز تاپشۇرىدۇ، ئەمدى ئۇنىڭغا رۇخسەت بېرەمدۇ يوقمۇ نامايىشقا بىلمىدىك. ئەمدى ۋاتساپ، فېيسبوك جېلىلىرىدە ئايتىۋاتىمىز، قارشىلىقىمىزنى بىلدۈرۈۋاتىمىز.
غەيرەت بايتوللىنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇر دىيارىدىن قازاقىستانغا كۆچۈپ كېلىپ ياشاۋاتقان ۋە قازاقىستان پۇقرالىقىغا ئۆتكەن بىر قىسىم كىشىلەر قازاقىستان ھۆكۈمىتى ۋە پارلامېنتىغا نارازىلىق ئەرزى سۇنۇپ، قازاقىستان пухраларыга зыянкәшлек келдіған келдіған бұнда канундан ваз кечишин талап қылған шұндақлы өздерінің намайыш өткізішіге ижазат беріш талпыны білді сунган бұл ішкі тараптың президенттері қосылған белгілемені парламенттен өткізді сенаттан өтіп кетті әмді президенттің қол қоюшы қалды ең ақырда сол президенттің қол қоюшыдан бұрын әмді мүшіні ئايتىپ دەۋاتىمىز.
قازاقىستان ئاخباراتلىرىدىكى بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەردە دائىرىلەرنىڭ بۇ كېلىشىم قازاقىستان جۇمھۇرىيىتى بىلەن خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ئالاقىدار ئورگانلىرىنىڭ قانۇنسىز كۆچمەنلەر ۋە ئىككى دۆلەت تەۋەلىكى ساھەسىگە ئائىت قىلمىشلارغا زەربە بېرىشتە قانۇنىي ئاساس تىكلەپ بەردى دەپ كۆرسەتكەنلىكى قەيت قىلىنماقتا. مەلۇم بولۇشىچە، كېلىشىمدە يەنە ھەر ئىككى دۆلەت چېگرادىن كىرىش، تۇرۇش ۋە چىقىشتا قانۇنغا خىلاپلىق قىلغان كىشىلەر ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى ئالماشتۇرىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. قازاقىستاننىڭ ئىچكى ئىشلار مىنىستىرى سادنوف ئالدىنقى ھەپتە مەتبۇئاتلارغا بۇ ھەقتە، بىز پەقەت پۇقرالارنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن پۇقرالارنىڭ قوش دۆلەت تەۋەلىكى توغرىسىدىكى ئۇچۇرلىرىنى تەمىنلەيمىز، دېگەن. لېكىن، دەسلەپكى يىللاردا ئۇيغۇر دىيارىدىن قازاقىستانغا كۆچۈپ كەلگەن ۋە قازاقىستان گىراژدانلىقى سالاھىيىتى بىلەن ھازىر ئالمۇتىدا ياشاۋاتقان بەختئەلى نۇر، گەرچە ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلىدا خىتاي گراژدانلىقىدىن چىقىپ كېتىش ئىلتىماسىنى سۇنغان بولسىمۇ، لېكىن خىتاي تەرەپ بۇ تەلەپنى ئىزچىل رەت قىلىپ كەلگەن ئىكەن.
ئە خىتاي پاس ئازاماتلىقىدىن باش تارتىمەن دەپ يازسا، ئەمما ئۇنى خىتاي مويندىماياتىدۇ، يەنى بىزنى خىتاينىڭ ئازاماتى دەيدۇ، ئېتىراپ قىلمايدۇ قازاقنىڭ پاسپورتىنى. بىر مەملىكەتنىڭ ئازاماتى بولغان ئادەملەرنىڭ ئاخباراتىنى خىتايغا بېرىش توغرا ئەمەسقۇ، بۇ خەلقئارالىق زاڭغىمۇ ئۇيغۇن كېلمەيدىغۇ بۇ. ئۇ خىتاي بىلەن قازاقىستان ئوتتۇرىسىدىكى يۇقىرىقى كېلىشىم بويىچە ھەتتا ئۆزىنىڭ تەقدىرىنىڭمۇ تەھدىت ئاستىدا قالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
لوندون سوتىغا باردۇق خىتاينىڭ قىلمىشىنى ئاچتۇق كۆرگەن بىلگىنىمىز دېدىك ئۇ خىتاي سورايدۇ ئەمدى. خىتاينىڭ گېپىنى ئاڭلىماپتىدىغان بىلمەيمىز ئەمدى. ئۇنىڭ دېيىشىچە ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدىن كۆچۈپ كەلگەن قازاق ۋە ئۇيغۇرلار ئۆزىگە ئوخشاش قازاقىستان دائىرىلىرىنىڭ خىتاينىڭ زىيانكەشلىك قىلىشىغا يول ئاچقانلىقىدىن ۋە قازاقلارنىڭ قازاقىستانغا كۆچۈپ كىرىشىگە توسقۇنلۇق قىلىدىغانلىقىدىن ئەندىشە قىلماقتا ئىكەن. قازاقىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى ئانا يۇرت پىدائىيلىرى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى ئېربول دۆلەتبەگنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇشىچە، بۇ كېلىشىمنىڭ مەقسىتى قازاقىستاندا ياشايدىغان ئۇيغۇر رايونى كۆچمەنلىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنى تەنقىد قىلىشقا جۈرئەت قىلالمايدىغان قىلىش ئىكەن.
بەك خەتەرلىك بولدى ھازىر. يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ بەشىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى شىئەندە بەش دۆلەتنىڭ پرېزىدېنتلىرىنى يىغىپ شى جىنپىڭ يىغىن ئاچتىغۇ. ئوتتۇرىدا كېلىشكەن بۇ ئىشلارنىڭ ھەممىسىنى. ئەمدى بىردىن بىردىن ئاشۇ رەسمىي قانۇنغا ئايلاندۇرۇۋاتىدۇ. قوش گىراجدانلىق بىلەن يۈرگەنلەرنى ئېنىقلاش ئۈچۈن. مۇشۇ قانۇن كېرەك بولدى دەپ چۈشەندۈرىدۇ. ھازىر خىتايلار ماياقتا گراژدانلىق ئالغان قازاقلارنىڭكى قايسىسىنىڭ بۇرۇنقى گراژدانلىقىنى ئۆچۈرىدۇ، قايسىسىنىڭكىنى ئۆچۈرمەيدۇ، خىتايلار ئۆزى بىلىدۇ. ئۆچۈرمىگەن ئادەمنى ئۇ جىنايەت تۇتۇپ چىقىرىدۇ، قوش گراژدان، بۇ بىزنىڭمۇ گراژدان دەيدۇ. سىز خىتاينىڭ كونسۇللۇقىغا بېرىپ، ۋاھ، مەن قازاقىستاننىڭ گراژدانلىقىنى ئېلىپ بولدۇم.

ئېربول ئەپەندىنىڭ چۈشەندۈرۈشىچە، بۇ كېلىشىمدە مۇنۇلار قەيت قىلىنغان، بىرىنچى ماددىسىدا ئىككى تەرەپ بۇ كېلىشىم دائىرىسىدە تۆۋەندىكى ئاساسىي ساھەلەردە ھەمكارلىشىدۇ، ۋىزىسىز كىرىش سانى ۋە ئىككى دۆلەت پۇقرالىرىغا ئىككى دۆلەتتە تۇرۇش ئۈچۈن بېرىلگەن ۋىزا سانى، بىر تەرەپ قارشى تەرەپنىڭ پۇقرالىرى ھەققىدە ئۇچۇر بىلەن تەمىنلەيدۇ ۋە شۇ دۆلەتنىڭ پۇقرالىقىنى قوبۇل قىلىدۇ ياكى ئەسلىگە كەلتۈرىدۇ، توختام تۈزگۈچى دۆلەتنىڭ پۇقرالىقىغا قوبۇل قىلىنغۇچى، دۆلەتنىڭ قانۇنىغا بويسۇنۇشى كېرەك. ئىككى تەرەپ قارشى تەرەپ پۇقرالىرىنىڭ چېگرادىن كىرىش، تۇرۇش ۋە چىقىش بەلگىلىمىلىرىگە خىلاپلىق قىلغانلىقىنى بىر بىرىگە ئۇقتۇرىدۇ. ئېربول ئەپەندىنىڭ دېيىشىچە، ئەسلىدە قازاقىستان دۆلەت گىراژدانلىقىغا ئىلتىماس قىلىش ئۈچۈن، ئالاقىدار كىشى پەقەت باشقا دۆلەتنىڭ گىراژدانلىقىدىن ۋاز كېچىدىغانلىقىنى جاكارلىشى كېرەك. ئەمما كەلگۈسىدە خىتاي گىراژدانلىقىدىن ۋاز كېچىشنى خالايدىغان قازاقلار چوقۇم خىتاي تارقاتقان گۇۋاھنامە بىلەن تەمىنلىشى كېرەك ئىكەن. ئەمما. خىتاي تەرەپ ئۇلارنى تىزىمدىن ئۆچۈرۈشنى رەت قىلىپ، ئۇلارنىڭ قازاقىستاندا گىراژدانلىق رەسمىيەتلىرىنى بېجىرىشىگە قىيىنچىلىق تۇغدۇرۇپ كەلگەن. بۇنىڭ بىلەن ئۇلار ئۆزلىرى خالىمىسىمۇ قوش دۆلەت گىراژدانىغا ئايلىنىپ قالماقتا ئىكەن. ئالدى ئىككى مىڭ ئون يەتتىدىن بۇيان ھېلىقى ئەرز قىلغانلار، تۇغقانلىرىنى ئىزدىگەنلەر بۇلارنىڭ ھەممىسىنى ھازىر خىتايدا نوپۇسلىرىنىمۇ ئۆچۈرمەۋاتىدۇ. مۇشۇلاردىن باشلايدۇ. خىتايدىن قېچىپ كەلگەنلىرى بار. ئۇلاردا ھازىر ھېچقانداق ئۇ خىتاينىڭ گراژدانى ھازىرمۇ. نۆۋەتتە مۇشۇلارنى ئېلىپ كېتىمىز دېيىشى مۇمكىن. قوش گراژدانلىقنى ھەممىسىنى جىنايەت چىقىرىشى مۇمكىن. بۇ بار. ئۈچىنچى نۆۋەتتە پېنسىيونېرلار بار. خىتاينىڭ پېنسىيە ئالىدىغان ئادەملەر بار. بۇلارنىڭ نوپۇسىنى ئۇلار ھېچقاچان ئۆچۈرمەيدۇ. كېلىسەن يا پېنسىيەڭنى توختىتىمەن دەپ كۈچ قىلىدۇ. تۆتىنچى قاتار مۇشۇ ئاكتىۋىستلارنى خىتاينىڭ ئۈستىدىن ئەرز قىلغۇچىلارنى مۇشۇلارنى بىر تەرەپ قىلىدۇدا ئۇ. ئۇلار دەيدۇ توقسان بىرىنچى يىلدىن بۇيان دەيدۇ. توقسان بىرىنچى يىلدىن بۇيان قازاقىستان گراژدانلىق ئالغان قازاقلار دەيدۇ. ھازىر شۇنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۇچۇرىنى بېرىسەن دەپ ئولتۇرىدۇ ھازىر. ئۇيغۇرلارنىڭ ئىچىدە خەتىرى بار قازاق دەپ مىللەتنى ئۆزگەرتىپ بىردېمە قىلغانلار بار. ھازىر ئەمدى ئىككى تەرەپ بىرلىشىپ مۇشۇ ئادەملەرنى كۆزلەۋاتىدىغۇ. بىر بوران بولۇشنىڭ ئالدىدىكى تەييارلىقلار باشلىنىشى دەپ ئويلايمەن مەن ئەمدى بۇنى. خىتاينىڭ باستۇرۇشىغا ئۇچراپ ئۇيغۇر دىيارىدىن قازاقىستانغا قېچىپ چىققان ئۇيغۇرلار ۋە قازاقلار قازاقىستاندا يەنىلا خىتاي ۋە قازاقىستان ئىككىلا دۆلەت بىخەتەرلىك تارماقلىرىنىڭ پاراكەندىچىلىكىگە ئۇچراپ كەممەكتە ئىكەن. بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرگە قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى باشلىغاندىن بۇيان ھەر خىل خەتەرلەرگە تەۋەككۈل قىلىپ قازاقىستانغا چىققان ئۇيغۇر ۋە قازاقلارمۇ ئوخشاشلا قازاقىستان تەرىپىدىن قانۇنسىز كۆچمەن دەپ خىتايغا قايتۇرۇلۇشتەك خەتەرلىك ئاقىۋەتلەرگە يۈزلەنگەن ئىدى. كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىنىڭ ياردىمىدە خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپىدىن ساقلىنىپ شىۋېتسىيەدە پانالانغان قازاق لاگېر شاھىتى سايراگۈل ساۋۇتباي شۇلاردىن بىرى. ئۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
خىتاي ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يۈرگۈزۈپ باشلىغان ۋاقىتتا ۋەتەندىن قازاقىستانغا كۆچۈپ كېلىپ شۇ يەرنىڭ ۋەتەنداشلىقىنى ئالغان قازاق قېرىنداشلىرىمىزنى تۈرلۈك يالغان بانالار بىلەن خىتايغا ئالداپ چاقىرتىپ ئاندىن ئۇلارنى مۇشۇ قوش گراژدانلىق دېگەن تۆھمەت بىلەن سولىغان ئۇلارنىڭ ئارىسىدا پېنسىيىگە چىققان كادىرلارمۇ بار ئاندىن ئىستۇدېنتلار بار قازاقىستاننىڭ شۇ يېشىل كارتىسى بارلارنىمۇ بانالار بىلەن لاگېرلارغا تۈرمىلەرگە سولىغان سايراگۈل ئەندىشىلىرىنى مۇنداق ئىپادىلىدى. كېلىشىمنامە بولىدىغان بىر خەتەرلىك ئىشلارنىڭ سىگنالى دەپ قارايمەن. بۇنىڭدىكى مەقسىتى قازاقىستانغا كۆچەپ كەلگەن ۋەتەنداشلىق، مەيلى ئالغان بولسۇن، مەيلى ئالمىغان، چېگرادىن قېچىپ كەلگەن قېرىنداشلىرىمىز بولسۇن، ھەممىسىنىڭ شەخسىي ئۇچۇرلىرىنى مۇشۇ ئارقىلىق قولغا چۈشۈرۈپ كونترول ئاستىغا ئېلىش. پۈتۈنلەي ئاغزىنى ئېتىپ ئېغىز ئاچالمايدىغان، خىتايغا قارشى ھېچقانداق ھەرىكەت قىلالمايدىغان ھالغا چۈشۈرۈپ قويۇش. بۇ كېلىشىمنامىنىڭ خەتەرلىك يېرى، لاگېردا ياتقان خىتاينىڭ جىنايىتىنى ئاشكارىلىغان، چېگرادىن قانۇنسىز قېچىپ كەلگەن، ۋەتەنداشلىقىغا ئەل بولمىغانلارنىڭمۇ خىتاي خالىغان ۋاقىتتا ئۇلارنى قايتۇرۇپ ئەكىتىشى مۇمكىن. بۇ دېگەن خىتاينىڭ قوشنا دۆلەتلەرنى ئۆزىگە بېقىندى قىلىش پىلانىنىڭ ئاستا ئاستا ئەمەلگە ئېشىۋاتقانلىقىنىڭ بەلگىسى.
تەييارلىغۇچى گۈلچېھرە، دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىچكى موڭغۇل ئاپتونوم رايونلۇق كىتاب ژۇرنال ۋە نەشرىياتچىلىق جەمئىيىتى يىگىرمە بەشىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ، موڭغۇللارنىڭ ئومۇمىي تارىخى ناملىق كىتابنى نەشر قىلىشنى توختىتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. بۇ ئۇقتۇرۇش چەت ئەللەردىكى كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنىڭ، جۈملىدىن موڭغۇل ۋە ئۇيغۇر تارىخشۇناسلارنىڭ ئۆز مەدەنىيىتى ۋە تىلىنى قوغداش مەسىلىسىگە بولغان جىددىي ئەندىشىسىنى قوزغىغان يەنە بىر تېمىغا ئايلانماقتا. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى ئانالىز پروگراممىسىدا بولسۇن. خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسى ھاكىمىيەت بېشىغا چىققاندىن كېيىن ئۆز ھاكىمىيىتىنى مۇستەھكەملەش ۋە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ بېشىدا ئۇزۇنغىچە پۇت دەسسەپ تۇرۇش ئۈچۈن ھەر قايسى مىللەتلەرنى ئۈنۈملۈك ھالدا ئىدارە قىلىدىغان تۈرلۈك مىللىي سىياسەتلەرنى ۋە تەدبىرلەرنى يولغا قويغان ئىدى خىتاي ئاساسىي قانۇنى ۋە خىتاينىڭ مىللىي تېررىتورىيەلىك

يەرلىك مىللەتلەرنىڭ ئۆز تىل يېزىقىنى قوللىنىش ئۆز تىلىدا مائارىپ تەربىيەسى ئېلىش مىللىي مەدەنىيىتىنى راۋاجلاندۇرۇش ھەمدە ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ ئۆزىنىڭ تارىخىي مىراسلىرىغا ۋارىسلىق قىلىش شۇنداقلا تەرەققىي قىلدۇرۇش ھوقۇقىنىڭ كاپالەتكە ئىگە قىلىنىدىغانلىقى ئالاھىدە ئەسكەرتىلگەن ھالبۇكى، يەتمىش يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتىن بۇيان خىتاي كوممۇنىستىك ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر، تىبەت، موڭغۇل قاتارلىق خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنىڭ باراۋەرلىك ھوقۇقىنى قوغداپ كەلگەنلىكى ھەققىدە جار سېلىپ كەلگەن بولسىمۇ، ئەمما بۇنىڭ پۈتۈنلەي بىر قۇرۇق ۋەدە ئىكەنلىكى ئاشكارا بولماقتا. يەنى، خىتاي ھۆكۈمىتى، خىتايدىكى ئاتالمىش ئاز سانلىق مىللەتلەرنى ئاسسىمىلاتسىيە قىلىپ، ئۇلارنى ھېچقانداق مەدەنىيەت پەرقى بولمىغان بىر ئۇلۇس دۆلىتىنىڭ گەۋدىسىگە يۇغۇرۇۋېتىش سىياسىتىنى ئىزچىل ئىجرا قىلىپ كەلمەكتە. ئامېرىكا ئاۋازى رادىيوسىنىڭ ئون ئىككىنچى سېنتەبىردىكى خەۋىرىدە دېيىلگىنىدەك، ئىچكى موڭغۇل ئاپتونوم رايونلۇق دائىرىلىرىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ، موڭغۇللارنىڭ ئومۇم تارىخى ناملىق يۈرۈشلۈك كىتابىنى نەشر قىلىشنى توختىتىش توغرىسىدىكى قارارى دەل شۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر. ئىگىلىنىشىچە، موڭغۇللارنىڭ ئومۇم تارىخى ناملىق كىتابىنى نەشر قىلىشنى توختىتىش توغرىسىدىكى بۇ ھۆكۈمەت ئۇقتۇرۇشى چەت ئەللەردىكى كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنىڭ، جۈملىدىن موڭغۇل تارىخشۇناسلارنىڭ موڭغۇل مەدەنىيىتى ۋە تىلىنى قوغداش مەسىلىسىگە بولغان جىددىي ئەندىشىسىنى قوزغىغان مۇھىم تېما بولماقتا. بۇ ھەقتىكى سۆھبىتىمىزگە داخىل بولغان ياپونىيەدىكى شىزوئوكا ئۇنىۋېرسىتېتى ئىنسانشۇناسلىق ۋە ئىجتىمائىي پەنلەر فاكۇلتېتىنىڭ پروفېسسورى موڭغۇل تەتقىقاتچى موڭغۇل تارىخى بويىچە مۇتەخەسسىس ئوخنوس چوكتو ئەپەندى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ پىكىر بايان قىلدى ئۇ موڭغۇللارنىڭ ئومۇمىي تارىخى ناملىق بۇ كىتاب گەرچە ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن نەشر قىلىشنى توختىتىشقا بۇيرۇلغان مەسىلىلىك كىتابقا ئايلانغان بولسىمۇ، ئەمما بۇ كىتابتا موڭغۇللارنى جۇڭخۇا مىللىتى دەپ تەسۋىرلىگەنلىكى، ئەمەلىيەتتە موڭغۇللارنىڭ ھەرگىزمۇ ئۆزىنى جۇڭخۇا مىللىتى دەپ قارىمايدىغانلىقى، شۇ سەۋەبتىن بۇ كىتاب ئەينى چاغدا موڭغۇل تارىخچىلىرى تەرىپىدىن قارشى ئېلىنمىغان بىر كىتاب بولغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى.

ئەمما موڭغۇللارنىڭ ئومۇمىي تارىخىنى يازغۇچىلار بۇ كىتابتا سېرىق تەنلىكلەر تۈركۈمىگە تەۋە قەدىمكى ئىنسان تۈركۈملىرىنى موڭغۇللارنىڭ ئەۋلادلىرى ئىدى دەپ كۆرسەتكەن بۇ كۆز قاراش ئەينى چاغدا موڭغۇللارنى خىتايلار بىلەن بىر ئىرقىي مەنبەگە باغلىغانلىقى ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئالقىشقا ئېرىشكەن ھالبۇكى بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە يۈزىنى ئۆرۈپلا بۇ كىتابتا موڭغۇللارنىڭ مىللەتچىلىك ئىدىيەسى تەرغىب قىلىنغان دەپ قارىلاۋاتىدۇ چۈنكى خىتاي ئۆزىنىڭ تارىخىنىڭ باشقا مىللەتلەردىن قىسقا بولۇپ قېلىشىنى ھەرگىز خالىمايدۇ. موڭغۇللارنىڭ ئومۇمىي تارىخى ناملىق بۇ كىتابنىڭ قىسمىتى خۇددى ئۇيغۇر تارىخچىسى تۇرغۇن ئالماسنىڭ ئۇيغۇرلار، قەدىمكى ئۇيغۇر ئەدەبىياتى، ھونلارنىڭ قىسقىچە تارىخى قاتارلىق ئۈچ كىتابىدەك تەنقىد قىلىپ يېزىلغان ئىدى. مېنىڭچە، بۇ كىتابلاردىكى مەسىلىلەر ئاساسەن ئوخشايدۇ.
Xiongnu Jianshi,
ئىگىلىنىشىچە، كۆپ توملۇق موڭغۇللارنىڭ ئومۇمىي تارىخى ناملىق يۈرۈشلۈك كىتابلار ئىچكى موڭغۇل تارىخچىسى مەنساڭ تەيچۇتنىڭ باش مۇھەررىرلىكىدە تۈزۈلگەن بولۇپ، ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلى لياۋنىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان. بۇ كىتاب ئەينى چاغدا جۇڭگو دۆلەتلىك كىتاب مۇكاپاتى تۇنجى نۆۋەتلىك جۇڭگو ھۆكۈمەت نەشرىيات مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن ئىكەن. بۇندىن يىگىرمە يىل ئىلگىرى جۇڭخۇا مىللىتى تارىخىنىڭ ئون ئۈچىنچى ئەسىردىن بۇرۇنقى بوشلۇقىنى تولدۇرغان موڭغۇل تارىخىنى قەدىمكى دەۋرلەردىن ئوتتۇرا ئەسىرگىچە ئۇلىغان دېگەندەك باھا ۋە شان شەرەپلەرگە مۇيەسسەر بولغان بۇ كىتاب بۈگۈنكى كۈندە نېمە ئۈچۈن خىتاي تەرىپىدىن چەكلەندى ۋاھالەنكى، بۇنىڭغا ئوخشاش قىسمەت ئىلگىرى ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغىمۇ كەلگەن ئىدى. مەلۇم بولغىنىدەك، ئۇيغۇر تارىخچىسى تۇرغۇن ئالماسنىڭ ئۇيغۇرلار قاتارلىق ئۈچ كىتابىمۇ نەشر قىلىنىپ ئۇزۇن ئۆتمەيلا خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن قاتتىق ھۇجۇمغا دۇچ كەلگەن ھەم چەكلەنگەن ئىدى. شۇنداقلا بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدا پۈتكۈل ئۇيغۇر دىيارى بويىچە ئۈچ كىتابنى تەنقىدلەش ھەرىكىتى قوزغالغان ئىدى. ئۇنداقتا خىتاي نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇر، موڭغۇل ۋە تىبەت قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ بۇ خىلدىكى تارىخىي كىتابلىرىدىن شۇنچە ئەندىشىلىنىدۇ؟ خىتاينى قورقۇنۇچقا سېلىۋاتقان مەسىلە زادى نېمە؟ پروفېسسور ئوخنوس چوكتو ئەپەندى بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلىپ، خىتاينىڭ ئەزەلدىنلا چېگرا رايونلاردىكى يەرلىك مىللەتلەرنىڭ تارىخى ھەققىدىكى ھەر قانداق بىر ئىلمىي مۇھاكىمە ۋە تەتقىقات نەتىجىلىرىدىن ئەندىشىلىنىدىغانلىقىنى، ئۇلارنىڭ تارىخىي

خىتاي يەنە موڭغۇللار تارىخىنىڭ ياۋرو ئاسىيا تارىخىغا ئائىت ئىكەنلىكىنى، شۇنداقلا ئۇلارنىڭ تارىختا بۈيۈك دۇنيا ئىمپېرىيەسى قۇرغانلىقىنىمۇ ئېتىراپ قىلىشنى خالىمايدۇ. خىتاي ئوخشاشلا ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇزۇن يىللىق تارىخقا ئىگە قەدىمىي بىر مىللەت ئىكەنلىكىنى، ئۇلارنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئەمەسلىكىنى بىلىپ تۇرۇپمۇ يەنىلا بۇ رېئاللىقنى ئېتىراپ قىلىشنى خالىمايدۇ. بەلكى بىزنى خىتايدىكى ئاتالمىش ئاز سانلىق مىللەت، دەپ ئېتىراپ قىلدۇرۇشقا مەجبۇرلايدۇ. تۇرغۇن ئالماسنىڭ ئۇيغۇرلار قاتارلىق ئۈچ كىتابىنىڭ تەنقىد قىلىنىشى دەل خىتاينىڭ يەرلىك مىللەتلەرنىڭ ھەقىقىي تارىخىنىڭ ئاشكارىلىنىشىدىن قورققانلىقىنىڭ بىر تىپىك مىسالىدۇر. چۈنكى خىتاي چېگرا رايونلارنىڭ بۇ خىل پەرقلىق بولغان تارىخىنى ئۆچۈرۈپ، ئۇنى ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بىر پارچىسىغا ئايلاندۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتىنى سىرتقا كېڭەيتىشنى مەقسەت قىلىدۇ. خىتايلاردا باشقىلارنىڭ دۆلىتىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئۇلارنىڭ تارىخىنى ئۆچۈرۈشۈڭ كېرەك دېگەن بىر ئىدىيوم بار. شۇڭا خىتاي بۇ ئۇسۇل ئارقىلىق خىتاي بولمىغان باشقا مىللەتلەرنىڭ خىتاينىڭ قانداقتۇر ئۇلۇغ، قۇدرەتلىك ئىكەنلىكىگە چوقۇنۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ. بۇ تولىمۇ قەبىھلىكتۇر. خىتايغا نىسبەتەن بىر خىل قورقۇنچى بار. چۈنكى ئۇلار ئۆزىگە ئوخشىماسلىقنى بىر خىل ۋەھىمە دەپ قارايدۇ. ئۇلار ھەتتا باشقىلارنىڭ ئۆزىدىن پەرقلىق بولغانلىقىدىنمۇ قورقىدۇ.

شۇ ۋاقتىدىمۇ نۇرغۇن زىيالىيلارنى ۋە كىتابلارنىمۇ كۆيدۈرۈپ يوقاتقان. بۇ تارىخ بويىنچە ھەر دەۋردە بۇ مۇنداق ئەھۋاللارنىمۇ كۆرگىلى بولىدۇ. بولۇپمۇ كوممۇنىست پارتىيە ھاكىمىيەتكە كەلگەندىن بېرى مىسالىغا مەدەنىيەت ئىنقىلابىمۇ ئەسلىندە مەدەنىيەتكە قارشى بىر ئىنقىلابتى ئەمدى. بۇ جەرياندىمۇ نۇرغۇن زىيالىيلار ئۆلدى، نۇرغۇن كىتابلارمۇ يوق قىلىندى، كۆيدۈرۈلدى دېگەندەك. ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى يەنە خىتاينىڭ باشقىلارنىڭ دۆلىتىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئۇلارنىڭ تارىخىنى ئۆچۈرۈش كېرەك دېگەن ئىدىيومىنى نەقىل كەلتۈرۈپ بۇ ھەقتىكى كۆز قاراشلىرىنى ئاڭلارمەنلەر بىلەن ئورتاقلاشتى. مانچۇر ۋاقلاردا مىسالغا گوڭزىجىڭ دەپ بىر بىلىم ئادىمى بار خىتاينىڭ مىڭ يەتتە يۈز توقسان ئىككى مىڭ سەككىز يۈز قىرىق بىرلەردە ياشىغان. بۇمۇ بىر مىللەتنى يوقىتىش ھەققىندە بىر مۇھىم سۆزى بار ئەمدى دەيدۇ بىر بىر دەۋلەتنىڭكى ئادىمىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئۇنىڭ تارىخىنى يوقىتىش لازىم دەيدۇ ئۇلارنىڭكى قائىدە ئۆرپ ئادەتلىرىنى يوقىتىش ئۈچۈن تارىخىنى يوقىتىش لازىم دەيدۇ ئۇلارنىڭ ئىنسان يەنى يېتىشكەن ئادەملەرنى يوقىتىش ئۈچۈن ئۇلارنىڭكى دىنىي ئېتىقادىنى يوقىتىش ئۈچۈن تارىخىنى يوقىتىش لازىم دەيدۇ ۋە بۇ ئىنسانلارنىڭكى ئاتا بوۋىسىنىمۇ يوقىتىش ئۈچۈن تارىخنى يوقىتىش لازىم دەيدۇ. يەنى بۇ زېھنىيەت ھازىر خىتاينىڭكى بۇ سىياسىي ئەنئەنىلىرىدە يەرلەشكەن بىر ئەھۋال. شۇنىڭغا شەرق تۈركىستاندىمۇ كىتابلارنى يوقىتىش ۋە زىيالىيلارنى تۈرمىگە تاشلاش، بۇلارنى قىيناپ دېگەندەك ۋە خەلقنى بىلىمسىز ھالىغا ئەكېلىش ۋە كىملىكسىز ھالىغا ئەكېلىش، ئاخىرىدا شۇ خىتاينىڭ كىملىكىنى قوبۇل قىلغۇزۇش، يەنى ئاسسىمىلياتسىيە بىر سىياسەتنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. بۇ سىياسەتنى ئەمەللەشتۈرۈش ئۈچۈن مۇشۇ بىر مىللەتنىڭكى تارىخىي يادىكارلىرىدىن مۇشۇ ئەنئەنىسىگىچە دىنىي ئېتىقادىغىچە ئۆرپ ئادەتكىچە ھەممە نېمىنى يوقىتىش دېگەن بىر چۈشەنچە بىلەن خىتاي ئۇيغۇرلارغا قارىتا بۇ سىياسەتنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ ئەمدى. ئاخىردا ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆتمۈشىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان سىياسىي ئۇرۇنۇشلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى ئۇ خىتاينىڭ تارىختىن بۇيان يەرلىك مىللەتلەر قۇرغان ھاكىمىيەتلەرنى ئۇيغۇرلارغا دۈشمەن قىلىپ كۆرسىتىپ كەلگەنلىكى، تارىخنى بۇرمىلاپ ئۇيغۇرلارنى كونترول قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. بۇ خىتاي كوممۇنىست پارتىيە شەرق تۈركىستاننى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن بەزى تارىخ كىتابلارنى يېزىشقا باشلىغان، ئۇيغۇر تارىخى، شەرق تۈركىستان تارىخى دېگەندەك. ھە بۇ ۋاقتىدا بۇ مانچۇر ئىمپېرىيەسىنىڭ قانداق ئەسكىلىگىنى ئۇيغۇرلارنى قانداق بوزەك قىلىپ سۈمۈرگەنلىگىنى مۇستەملىكە ھالىغا ئەكەگەنلىگىنى گومىنداڭ ھاكىمىيىتىمۇ شۇنداق بوغانلىغىنى ۋە خىتاي كوممۇنىست پارتىيە بۇ شەرق تۈركىستانلىقلارنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن كەگەنلىگىنى ئىسپات قىلىش ئۈچۈن تارىخ كىتاب يازغۇزدى. ئەمما مىڭ توققۇز يۈز سەكسەنلەرگە كەلگەن چاغدا ئازراق ئۆزگىرىشكە باشلىدى. يەنى تارىختىن بېرى شەرق تۈركىستانلىقلار ئۇيغۇرلار مۇشۇنداق خىتاي بىلەن بەرابەر ياشىغانلىقىنى ۋە بىرلىكتە جۇڭخۇا مىللىتىنى تەشكىل قىلغانلىقىنى دەپ كىتابلارنى يازغان. ئەمما توقسان يىللارنىڭ، مىڭ توققۇز يۈز توقسان يىلنىڭ ئاخىرلىرىغا كەلگەن چاغدا بۇنىمۇ دېمەيدىغان بولدى. يەنى خۇددى شەرق تۈركىستان تارىخى خىتاينىڭ تارىخىدەك، ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى خىتاينىڭ تارىخىدەك ئۇيغۇرلارغا ئائىت ھېچنېمە يوق بولغانلىقىنى يېزىشقا باشلىدى. شۇنىڭغا بۇ خىتاي قەدەممۇ قەدەم بۇ سىياسەتنى ئۆزگەرتىپ ئۇيغۇرلارنى يوقىتىشقا تىرىشىپ كەلگەن. ئىگىلىنىشىچە موڭغۇللارنىڭ ئومۇم تارىخى ناملىق كىتابىنى نەشر قىلىشنى توختىتىش ھەققىدە ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان نيۇ يورك جەنۇبىي موڭغۇلىيە كىشىلىك ھوقۇق ئۇچۇر مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئېنگباتو توگچوگنىڭ سۆزىگە قارىغاندا خىتاينىڭ بۇ قېتىملىق مەقسىتى ناھايىتى ئېنىقكى ئىشغال قىلىنغان زېمىنلاردىكى ئاساسلىق يەرلىك مىللەتلەرنى يەنى جەنۇبىي موڭغۇلىيە شەرقىي تۈركىستان ۋە تىبەتتىكى يەرلىك خەلقلەرنىڭ تىلى مەدەنىيىتى ۋە كىملىكىنى پۈتۈنلەي يوقىتىشنى نىشان قىلماقتا ئىكەن پروگراممىنى شادىيە تەييارلىدى دىققەت بەگىنىڭلارغا رەھمەت